अकीर्तिं चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति तेव्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते एतत् वयं पठितवान् आगच्छन् अग्रिमश्लोकं पठामः हम्म। द्वितीयाध्याये पञ्चत्रिंशत् भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतोः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् भूत्वा यास्य शिलाघवम् पुनः एकवारं पठामः भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वाम् महारथाः मन्स्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् चत्वम् बहुमतो येषाम् चत्वम् बहुमतो पदछेद यास्यसि लाघवम्
लाघवम्
पदच्छेदं कुर्मः हम्म। भयात् रणात्
मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् इदानीम् एकैक एकवारं वदामि पश्यतु भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् अस्ति प्रथमं किमस्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पञ्चमी एकवचनं भयात् एवं बहूनि पदानि सन्ति हम्म। पश्यतु रणात् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पञ्चमी हम्म। एकवचनम् हम्म।
उपरतं किमस्ति अकारान्त द्वितीय एकवचनं मंस्यन्ते मन् इति क्रियापदमस्ति आत्मनेपदी अस्ति लृट् अस्ति मध्यमपुरुष एकवचनं त्वां युष्मत् शब्दः
वयं जानीमः किल हाँ, द्वितीय एकवचनं महारथाः हाँ।
हाँ। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं
येषां
यत् शब्दः
सर्वनाम षष्टि बहुवचनं येषां बहुमतः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं भूत्वा त्वान्तं त्वा भूत्वाम् अनन्तरं यास्यसि क्रियापदं या इति अस्ति धातु परस्मैपदिकर्तरि लृट् मध्यमपुरुष एकवचनं लाघवम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकैकपदस्य अर्थं पश्य येषाम् इत्युक्ते ये राजानः सन्ति तेषाम् इत्यर्थः येषां त्वं बहुमतः त्वम् इत्युक्ते कः अर्जुनः भवान् येषां बहुमतः अस्ति बहुमतः इत्युक्ते सम्मानितः सम्मानितः सः तेषां गौरवपूर्णव्यक्तिः अस्ति कः अर्जुनः तेषां पुरतः सः बहु उत्तमव्यक्तिः अस्ति कः अर्जुनः केषां पुरतः राजानः सन्ति ये राजानः तेषां पुरतः येषां पुरतः भवान् सम्मानितः अस्ति तेषां पुरतः किं भविष्यति इति वदति कौरवाः न अन्ये पाण्डवाः अपि बहवः जनाः सन्ति कौरवाः अपि एतस्य विषये जानन्ति किल कौरवाः अपि अर्जुनस्य विषये सर्वे अपि जानन्ति तेषां पुरतः अपि सः बहुमतः एव सम्मानितः एव भूत्वा तेषां पुरतः किं भविष्यति लाघवं लाघवम् इत्युक्ते लघुत्वं भवति लाघवम् इत्युक्ते लघुभावः लघु इत्युक्ते अगौरवं भवति येषां पुरतः भवतः गौरवम् अस्ति गौरवम् इत्युक्ते कः अर्थः मलयाळभाषायां भिन्नार्थः अस्ति गौरवम् इति गौरवम् इत्युक्ते तस्य स्थानम् इत्यर्थः येषां पुरतः उत्तमस्थानमस्ति येषां पुरतः भवान् सम्मानितः अस्ति ये भवतः पूजां कुर्वन्ति ये भवन्तं बहु उत्तमः इति पश्यन्ति तेषां पुरतः भवतः लघुत्वं भवति लघुत्वं भवति इत्युक्ते भवान् सामान्यः भवति तेषां पुरतः ये भवतां पुरतः आदरः प्रकटयन्ति इदानीं ते भवतः पुरतः अग्रे आदरः न प्रकटयन्ति भवान् बहु लघु भवति बहु सामान्यः भवति भवान् भवता अगौरवं भवति हम्म, हम्म? हम्म। यास्यसि इत्युक्ते प्राप्स्यसि भवान् प्राप्नोति भवान् अग्रे प्राप्स्यति किं प्राप्स्यति अगौरवं लघुत्वं प्राप्नोति महारथाः च ते सर्वे कीदृशाः ते सर्वे महारथाः त्वं भवन्तं त्वां किं कुर्वन्ति ते कथं चिन्तयन्ति भयात् രണാത് ഭയാത് രണാത് ഭവാൻ കിം കരോതി इति चिन्तयन्ति युद्धात् भवान् उपरतम् उपरतम् इत्युक्ते पलायनं करोति विरतं भवान् ततः निवृत्तिं प्राप्नोति ततः विरतः भवति भवान् मन् मंस्यन्ते इत्युक्ते चिन्तयन्ते चिन्तयिष्यन्ति अग्रे इत्युक्ते भगवान् वदति इदानीं पश्यतु वयं प्रति सामान्यं प्रतिपदानाम् अर्थं दृष्टवन्तः सामान्यतया सः किं वदति भवान् इदानीं युद्धं न करोति चेत् सर्वे जनाः किं चिन्तयन्ति भवान् भवान् भीत भीतः अस्ति इति चिन्तयन्ति एकः विषयः सः भवान् भीतः अस्ति इति सर्वे चिन्तयन्ति एकः विषयः द्वितीयः विषयः भवान् भवान् लघुत्वं प्राप्नोति येषां पुरतः भवान् बहु मान्यः अस्ति भवान् बहु श्रेष्ठः अस्ति भवन्तं ये पूजयन्ति ते सर्वे किं चिन्तयन्ति भवान् बहु सामान्यः इत्युक्ते पक्षद्वयमस्ति तत्र किल पक्षत् भागद्वयमस्ति पाण्डवाः अपि सन्ति पाण्डवानां पक्षे विद्यमानाः सन्ति कौरवाणां पक्षे विद्यमानाः सन्ति कौरवाणां पक्षे विद्यमानाः जनाः किं चिन्तयन्ति
भवान् भीतः इति चिन्तयन्ति ते चिन्तयन्ति भवान् भीत्या पलायनं कृतवान् भवान् बहु भीतः अस्ति अत्र कर्णः अस्ति अथवा के के सन्ति तत्र दुर्योधनः अस्ति अनन्तरं भीष्मपितामहः अस्ति द्रोणाचार्यः अस्ति सर्वान् दृष्ट्वा भवान् भीतः भवान् पलायनं कृतवान् इत्येव ते चिन्तयन्ति अन्ये केचन सन्ति भवतः पक्षे बहवः जनाः सन्ति भवान् अस्ति इति ज्ञात्वा आगतवन्तः भवतः साहाय्यं कर्तुम् आगतवन्तः ते सर्वे ते किं चिन्तयन्ति भवान् कीदृशः अस्ति भवान् बहु सामान्यव्यवहारं करोति यद् भवता करणीयं तद् भवान् न करोति अन्तिमक्षणे भवान् पलायनं करोति भवतः सम्पूर्णगौरवं गच्छति एवं द्विविधजनाः द्विविधं पश्यन्ति इति वदति तस्मात् भवता किं करणीयं युद्धं करणीयं तदेव वदति इदानीं भिन्नभिन्नपार्श्वतः इदानीं भगवान् किं वदति भवान् भवता स्वधर्मस्य पालनं करोतु भवान् युद्धं करोतु भवता एतत् करणीयं भवान् न करोति चेत् भवतः गौरवस्य नष्टं भवति इदानीं प्रथमं किम् उक्तवन्तः बहुषु श्लोकेषु आत्मनः विषये सः उक्तवान् किल एतत् स्थिरम् आत्मा स्थिरमस्ति शरीरं नश्वरमस्ति आत्मा एव अनश्वरमस्ति तस्मात् भवान् शरीरस्य विषये न चिन्तयतु आत्मनः विषये चिन्तयतु भवान् युद्धं करोतु भवतः कार्यं करोतु प्रवृत्तिं करोतु सर्वम् उक्तवान् इदानीं द्वित्रश्लोकतः किं वदन् अस्ति अत्यन्तसामान्यविषयाः वदति इत्युक्ते भवान् स्वधर्मं पालयतु इति एकवारम् उक्तवान् तस्य एव स्वधर्मविषये एव पुनः पुनः सः भिन्नभिन्नरीत्या वदति स्वधर्मं भवान् न पालयति चेत् किं भवति इति वदति भवान् भवतः धर्मपालनं न करोति चेत् भवता किं करणीयं तद् भवान् न करोति चेत् किं भविष्यति भवान् बहु तत्त्वं वदति भवान् किं किं तत्त्वम् उक्तवान् एषः उक्तवान् किल अहं युद्धं करोमि चेत् सर्वेषां हननम् अहं करिष्यामि चेत् अस्माकं कुलस्य एव नष्टं भवति कुलस्त्री कुलस्त्रियः
सर्वे दूषिताः भवन्ति अस्माकं सम्पूर्णसंस्कृतिः गच्छति इत्युक्ते अहं तान् सर्वान् मारयामि चेत् भगवान् वदति तत्सर्वं सत्यं भवान् इदानीम् अन्यत्र किं किं वद भवति इति वदन्नस्ति किन्तु तत्सर्वं पार्श्वे स्थापयतु भवतः विषये अपि सम्यक् न भवति भवतः पक्षे विद्यमानाः अपि भवतः विरुद्धपक्षे विद्यमानाः अपि भवन्तं कथं चिन्तयन्ति
भवान् बहु सामान्यः इति चिन्तयन्ति भवान् बहु भीरु इति चिन्तयति कार्यद्वयमेव तत्र एकं भवतः गौरवं न भवति प्रथमविषयः द्वितीयः विषयः भीरु इति चिन्तयति भवान् भीत्य पलायनं कृतवान् इति चिन्तयति अस्माकमपि जीवने पश्यतु यदा वयं स्वधर्मस्य पालनं न कुर्मः वयं यदा अस्माकं धर्मपालनं न कुर्मः अस्माकं कार्यं वयं यदा न कुर्मः प्रथमं किं भवति अस्माकं पक्षे विद्यमानाः जनाः इत्युक्ते अस्माकं पक्ष इत्युक्ते के बान्धवाः बान्धवाः इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः मित्राणि ये ये अस्मा अस्माकं कार्ये सन्ति अस्माभिः सह सन्ति ते सर्वे किं वदन्ति ते सर्वे कष्टम् अनुभवन्ति किल ते सर्वे किं कीदृशविश्वासेन आगतवन्तः ते भवान् युद्धं करोति भवान् युद्धं करोति इति विचिन्त्य ते आगतवन्तः भवतः उपरि
विश्वासं रचित्वा विश्वासकारणेन ते आगतवन्तः ते सर्वे किं कुर्वन्ति ते सर्वे पलायनं कुर्वन्ति ते ते कष्टम् अनुभवन्ति भवत् भवतः पलायनकारणेन ते पलायनं कुर्वन्ति न ते कष्टम् अनुभवन्ति एकः विषयः द्वितीयः विषयः कः ते चिन्तयन्ति भवान्
भवान् बहु भीतः अस्ति तस्मात् भवान् पलायनं कृतवान् इत्युक्ते भवतः विरुद्धजनाः भवान् भवतः धर्मपालनं न करोति चेत् भवान् किमर्थम् इदानीं धर्मपालनं न करोति किं कारणं भवान् वदन्नस्ति वयमपि वयं स्वाभाविकतया चिन्तयामः इदानीं युद्धे सः किमर्थं न करोति सः वदति अन्ये कष्टम् अनुभवन्ति तान् सर्वान् अहं मारयामि चेत् धर्मः नास्ति तद् नास्ति एतद् नास्ति इति उक्त्वा सः न करोति
भिन्नभिन्नकारणानि वदति वयमपि यदा कदापि अस्माकं धर्मपालनम् अस्माकं कार्यं वयं न कुर्मः चेत् वयं कथं न कुर्मः तस्य व्याख्यानं वयं कथं कुर्मः सः एव विषयः कथं वयं न वदामः तद् कर्तुं अहं न शक्नोमि इति कारणेन न भिन्नभिन्न तदेव भिन्नभिन्नकारणानि वदामः अन्य अन्यकारणानि वदामः तेन कारणेन न करोमि एतेन कारणेन न करोमि एतत् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकं जीवने एतस्य अन्वयः करणीयः एतस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्माकं जीवने करणीयं तदा एव एतस्य पठनस्य प्रयोजनं भवति अस्माकं जीवने वयं यदा कदापि यदा एककार्यं कर्तुं गच्छामः भगवान् वदति किमर्थम् एतत् करणीयम् इति वदति तत् तदपि अस्माभिः चिन्तनीयं किमर्थं भवता एतत् करणीयम् इदानीं वयमपि चिन्तयामः किमर्थं मया कर्म करणीयं किल कर्म करोति चेदेव प्रश्नः अस्ति मया किमर्थं करणीयम् अत्र भगवद्गीतायां भगवान् वदति भवान् कार्यं करोतु अथवा युद्धं करोतु इति वदति किमर्थं सः वदन् अस्ति करोतु करोतु इति किमर्थं वदन् विशिष्य एतेषु श्लोकेषु अत्र वयं यदा पश्यामः धर्मपरिपालनं सर्वं सत्यं किमर्थं सः न करोति इति चिन्तयतु किमर्थं स्वधर्मम् अपि न करोति इति चिन्तयतु किमर्थं करोतु इति वदति स्वधर्म किमर्थं करोतु इति वदति क्षत्रियः इति कारणेन स एकैककारणम् आरम्भं कृतवान् क्षत्रियः इति कारणेन स्वधर्मः इति कारणेन युद्धं बोध करणीयम् एतत् सर्वं वदन् अस्ति एतत् किमर्थं कारणमस्ति इदानीं पश्यतु सः तस्मिन् भिन्नभिन्नवासनाः सन्ति वासना इत्युक्ते अस्माकमपि इदानीं वयम् एतादृशजीवनं सुरेशमहोदयः एतादृशजीवनं कुर्वन् अस्ति इदानीं सः एकजीवनं करोति अथवा दीपा एकजीवनं कुर्वती अस्ति अथवा महोदयः एकजीवनं करोति अस्माकं सर्वेषां जीवनं समानं वा न भिन्नभिन्नजीवनमस्ति वस्तुतया अस्मान् सर्वान् अपि द्रष्टुं वयं सर्वे समानाः समानाः इत्युक्ते सर्वे मनुष्याः किल किन्तु सर्वेषां पृथक् स्वभावः रूपमपि पृथक् नाम अपि पृथक् नाम तु वयं स्थापयामः तदापि सर्वे किमर्थं सर्वे भिन्नं भिन्नं सन्ति
पूर्वजन्म पुण्य पापकारणेन पूर्वजन्म पुण्य पापं सत्यमेव तेन कारणेनैव कारणेन जन्म प्राप्तवन्तः आमामां जन्म जन्म किन्तु एकमस्ति अस्माभिः चिन्तनं करणीयं वयम् एतत् सर्वं केवलं पदेषु अवगच्छामः चेत् न पर्याप्तं पद केवलं पदे अवगच्छामः किं भवति अस्माकं किञ्चिदपि अनुभवः न भवति अस्माभिः चिन्तनं करणीयं मम इदानीं मम एतादृश इदानीं वयं वदामः उदाहरणार्थं वदामि मम किमर्थं मम एतत् एष एतत् जन्म अस्ति मम पुण्यपापकारणेन इति वदामः
पूर्वजन्म वद अहं वदन् अस्मि पश्यतु पूर्वजन्म पुण्यपापकारणेन इति अहं वदामि किन्तु मम तत्र अवगमनमस्ति वा न वा न तदेव मम प्रश्नः पश्यतु एतत् सर्वं वयं कुतः पठितवन्तः वयं टेक्स्ट् बुक् तः पठामः सत्यम् अथवा कस्यापि मुखतः वयं शृणुमः अहमपि ममापि अनुभवः कोऽपि नास्ति एवं न चिन्तयतु अहं बहु अनुभवशाली अस्मि एवं वदामि इति न किन्तु बहुधा अस्माकं किम् अभवत् इत्युक्ते एतादृशकार्याणि वृथा श्रुत्वा वयं वदामः अथवा पुस्तके दृष्ट्वा वयं वदामः सर्वं समानमेव किन्तु पुरा पुरातनकाले वदति पठनम् इत्युक्ते केवलम् एतत् न एतत् तस्य प्रथमपदमेव किं श्रवणम् mm.
एकविषयं वयं यदा श्रुतवन्तः अनन्तरं किं करणीयम् अस्माभिः मननं करणीयं मननं करणीयम् इत्युक्ते किं
पुनः पुनः पुनः पुनः चिन्तनीयं तत् वि हेव् टु फालो इन् अवर् लैफ् वाट् टु से न तत् कथं चिन्तन चिन्तनं कथं करणीयं मम प्रश्नः सः एव इदानीम् श्लोकं वयं पठितवन्तः तस्य चिन्तनं कथं करणीयम् इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं वयं ज्ञातवन्तः तस्य चिन्तनं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः जीवने मम जीवनेन सह तस्य सम्बन्धः कल्पनीयः किल इदानीम् अत्र एकः विषयः उक्तः तत् मम जीवनेन सह तस्य कः सम्बन्धः इति चिन्तनीयः इदानीं पश्यतु स्वधर्मस्य पालनं करणीयं सः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन एतत् सर्वमपि वयं पठितवन्तः
अस्मा इदानीं मम जीवने एतस्य श्लोकस्य अन्वयः कथम् इति चिन्तनं करणीयम् एकैकस्य स्वस्य जीवने एतस्य अन्वयः कथम् इदानीं पश्यतु अहं वदामि मम जन्म अस्ति एतस्य कारणं किं पूर्वजन्म पुण्यपापम् वयं पठितवन्तः वयम् उक्तवन्तः किन्तु पूर्वजन्मपुण्यपापम् इति किञ्चित् वा अवगमनं कदा भवति कदा वयम् अवगच्छामः एतत् जन्म पूर्वजन्मपुण्यपापकारणेन इति अहं कदा अवगच्छामि कथम् अवगच्छामि अथवा यदा वयं किञ्चित् अनुभवं
कदा कथम् अनुभवं प्राप्नुमः τι πράσινα. एकैकस्य एतस्य एतत् उत्तरं तस्य तद् उत्तरं न अत्र उत्तरस्य प्रश्नः एव नास्ति कथम् अनुभवं प्राप्नुमः ध्यानम् इत्युक्ते किं पश्यतु सर्वस्यपि अस्माकम् अस्ति उत्तराणि सन्ति तद् ध्यानम् अथवा श्रद्धा अथवा किं वदामि जीवने पालनं करणीयं कदा पालनं करोति इदानीं एतस्य श्लोकस्य अर्थः अवगतवन्तः वा इत्येव मम प्रश्नः अहं चिन्तयामि वयं न अवगच्छामः स्वाभाविकते वयं किमर्थं न अवगच्छामः इत्युक्ते वयं शृणुमः केवलं केवल श्रवणानन्तरप्रक्रिया अस्माकं नास्ति मननम् इति एका प्रक्रिया अस्ति किल इदानीं कारणम् अहं तस्य कारणं किमर्थं वदामि इत्युक्ते एतादृशसंशयः अस्माकं मनसि अपि आगच्छति तादृशमननमस्ति चेत् इदानीं पश्यतु भगवान् उक्तवान् भवान् क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन करोतु भवतः स्वधर्मः अस्ति इति कारणेन करोतु अस्माकं स्वधर्मः कः वयम् इदानीं कुत्र स्मः इति यदा वयं चिन्तयामः तदानीं अवगन्तुं शक्नुमः कारणं तस्य अग्रिमकथनम् एकैकश्लोके सः कथं वदति इत्युक्ते क्रमशः वदति यदा मानसिकरीत्या वयं चिन्तयामः तदानीं के के प्रश्नाः भवन्ति तस्य उत्तररूपेण वदन्ति सः वदति भवान् एतत् न करोति इति भवता कर्तुं न शक्यते कार्यं न करोति अथवा भवान् युद्धं न करो युद्धम् अस्माकं दृष्टि युद्धम् इत्युक्ते कार्यं एतत् कार्यं वयम् अहं न करोमि इति भवान् चिन्तयितुं न शक्नोति कारणं किं शक्नोति तेन चिन्तनेन प्रयोजनं नास्ति किमर्थं प्रयोजनं नास्ति इत्युक्ते भवान् चिन्तयति अहं कार्यं न करोमि इति चिन्तयति तस् तदर्थं किं चिन्तनीयं तदर्थमेव अहं पृष्टवान् सुरेशमहोदयः इदानीं कथं जीवनं करोति तस्य कारणं किं तस्य वासना वासना इत्युक्ते तस्य पूर्वजन्मनः ततः किं प्राप्तवान् अथवा इदानीं सः किं किं कार्यं कुर्वन् अस्ति ततः किं किं प्राप्नुवन् अस्ति तेन कारणेन एव एतत् जन्म मध्ये एतादृशस्वरूपं सः प्राप्तवान् अद्य तस्य उद्योगः अथवा अद्य सः कुत्र वासं करोति तद् अद्य तस्य ये तस्य कुटुम्बम् अस्ति तत् कुटुम्बं ये तस्य माता पिता तस्य किं वदामि पत्नी यत्किमपि वयं चिन्तयामः एतद् वयं कथं प्राप्तवन्तः इति वदन्ति नो चेत् एतस्य प्रयोजनं नास्ति एतादृश अवगमनस्य एतत् कथं प्राप्तवन्तः वयं मम चिन्तन अनुसृतं मम विचार अनुसृतम् एव अहम् एतत् प्राप्तवान् सत्यम् तस्मात् मम वासना इति वदति तस्य मीमांसामध्ये अपूर्वम् इति वदति एकपदमस्ति अपूर्वम् इति उपयोगं करोति इत्युक्ते गत अहं किमपि कार्यं करोमि चेत् अहम् इदानीम् एककार्यं करोमि अहं दशरूप्यकाणि एकस्य कृते दानं ददामि इति चिन्तयतु अहं यदा दानक्रियां करोमि ततः एककार्यम् अवशिष्टं भवति दानक्रिया समाप्ता तत्र अवगच्छति वा हम्म, हम्म। अहं ददामि तत् समाप्तं हम्म, तत् कार्यं समाप्तं ततः एकम् अवशिष्टं भवति किम् अवशिष्टं भवति मयि किमपि एकम् अवशिष्टं भवति मयि इत्युक्ते मयि किमपि एकम् अवशिष्टं भवति किम् अवशिष्टं भवति अहं दानं करोमि एकस्वभावः मयि भवति ततः दशवारम् अहं दानं करोमि तेन किं भवति एकः मम एकः स्वभावः भवति किल उत्तम अर्थे वदामि उत्तम अर्थे यदा अहं ददामि अहं पुनः ददामि पुनः ददामि अहं सन्तोषम् अनुभवामि तेन अहं किमपि एकम् अहं प्राप्नोमि प्राप्नोमि वा न वा एतादृश अहं भिन्नभिन्नकार्यं करोमि अहम् एक असत्यं वदामि एतस्य विपरीतं पश्यतु अहम् एक असमीचीनवाक्यं पदं वदामि एकवारम् उक्तवान् जीवने यदा प्रथमवारम् असमीचीनकार्यं करोति भवतां जीवनं भवन्तः चिन्तयन्तु अन्य कस्यापि न चिन्तनीयं यदा प्रथमवारं करोति अस्माकं मनसि किं भवति बहु भीतिः भवति बहु दुःखं भवति चौर्यं न करोति एकः इति चिन्तयतु प्रथमवारं पितुः कोशतः धनं स्वीकरोति इति चिन्तयतु बाल्यकाले पितुः तदानीं किं भवति मनसि बहु कष्टं भवति न करणीयं तत् एतत् सर्वं एकवारं कृतवान् द्वितीयवारं कृतवान् तृतीयवारं कृतवान् चतुर्थवारं किं भवति स्वभावः भवति पश्यतु एक लघु लघुविषयः अपि लघु लघुविषये अपि सः स्वभावः भवति मम एतत् चौर्यविषये वयं बहु शीघ्रम् अवगतवन्तः एवमेव असत्यं वदति जीवने यः सत्यमेव वदामि इति व्रतस्य पालनं करोति सः असत्यं वक्तुं बहु कष्टमनुभवति हरिचन्द्रस्य कथां वयं पठितवन्तः हरिचन्द्रः असत्यं वक्तुं न शक्नोति किमपि भवतु स्वस्य पुत्रस्य शव एतत् दहनं कर्तुमपि स्थानं नास्ति तत्रापि सः असत्यं वक्तुं न शक्तवान् किमर्थं तां कथाम् एवं वदन्ति तस्यां कथायाम् एवं वदति इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे विद्यमानहरिश्चन्द्राः तादृशः एव प्रथमवारं यदा असत्यं वदति किम् अनुभवति दुःखम् अनुभवति कष्टम् किन्तु दशवारं भवान् वदति स्वभावः भवति तस्मादेव वदति वाक् बहु श्रद्धा करणीया प्रतिप्रवृत्ति अस्माकं लघु लघु लघु प्रवृत्ति एवं किमपि नास्ति इति न चिन्तयतु लोकस्य चित्रं कथं परिवर्तनं भवति इत्युक्ते एवमेव अवगच्छति वा किं वदन् अस्मि इति लघु लघु कार्याणि भवान् करोति अग्रे तत् किं भवति बृहत् कार्यं भवति किल तदेव भवतः सः एव भवतः स्वभावः भवति एवमेव वयं बहूनि कार्याणि एवं कृत्वा वयम् एवमेव सम्पाद्य सम्पाद्य एव एतत् जन्म अस्ति तस्मात् किं वदामि किमर्थम् उक्तवान् मयि बह्व्यः वासनाः सन्ति सर्वासु बह्व्यः वासनाः सन्ति तस्मात् भगवान् वदति हे अर्जुन भवतः अन्तरङ्गे इदानीं युद्धं कर्तुम् एकत्वरा अस्ति भवति भवान् तस्मादेव भवान् क्षत्रियः अस्ति नो चेत् भवान् क्षत्रियः न भवति भवान् किमर्थं क्षत्रियकुले जन्म प्राप्तवान् भवान् किमर्थं क्षत्रिय किं राजकुटुम्बे तादृशमातापितरः भवतः अभवत् एतस्य एकं कारणमस्ति भवान् एव वर्षाणि अथवा बहु बहु कालपर्यन्तं भवान् एव किं कृतवान् भवान् एव एतदर्थं भवान् एव तपः आचरितः भवान् तदर्थं बहुकालपर्यन्तम् एवं कृतवान् इति कारणेन भवान् अद्य एतत् प्राप्तवान् किन्तु इदानीं भवान् किं वदति अहं न करोमि इति वदति भगवान् वदति अहं न करोमि इति वदति अपि किं भवति भवान् एतद् युद्धं न करोति अहम् अङ्गीकरोमि भवान् इतः पलायनं कर्तुं शक्नोति इतः पलायनं करोति चेत् किं भवति इति वदति एतत् कार्यं भवान् न करोति किन्तु भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानवासनाः कुत्रापि न गच्छन्ति तत् स्पष्टम् अस्माभिः अवगन्तव्यं तदर्थमेव अहम् उक्तवान् भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानवासनाः तत्रैव तिष्ठ वयं यदा कदापि एक इश्यू भवति इश्यू भवति इत्युक्ते यदा कदापि एकः प्रश्नः भवति न अहम् एतत् न करोमि इत्युक्तौ ततः गन्तुं शक्नोमि कदा यदा यदा उत्तमकार्याणि करोति अहं बहु बहुविधसन्दर्भाः सन्ति किन्तु एकैकस्य भिन्नभिन्न उदाहरणानि भवन्ति तस्मात् अहं न वदामि किं भवति इदानीं पश्यतु अहं किमपि चिन्तयामि अहं संस्कृतं पठामि इति चिन्तितवान् अस्माकमेव उदाहरणं वदामि अहं संस्कृतं पठामि इति निश्चयं कृतवान् कारणं किं मम जीवनस्य साहचर्यं मम चिन्तनानि एतस्य भिन्नभिन्न वृद्धा किमपि न भवति लोके अद्य अत्र वयमागत्य उपविशामः इत्युक्ते एतस्य पृष्ठतः कारणमस्ति एव वयं बहुवारम् एवं चिन्तनं कृतवन्तः भिन्नभिन्नरीत्या मया एतत् पठनीयं श्रोतव्यम् एतत् चिन्तनं करणीयं तस्मादेव वयम् आगतवन्तः किन्तु यदा पठनीयम् इति अभवत् केनापि कारणेन भिन्नभिन्नकारणानि भवन्ति एक अहं न अवगच्छामि कठिनमस्ति अहं वदामि अहं न पठामि मम न आवश्यकम् अथवा वयं पञ्चजनाः मिलित्वा पठामः तेषु अहम् एकः एव न पठामि मम अवगमनं न भवति इति चिन्तयतु तदापि अहं ततः करोमि केन कारणेन अहं गच्छ प्रति गच्छन् अस्मि अन्ये एव कारणानि एकं संस्कृतं कठिनमिति कारणं मया मम नावश्यकं चिन्तयितुं शक्नोति अथवा अन्यजनाः सर्वे बहु उत्तमं पठन्ति इति कारणेन अहं प्रति गच्छामि सर्वत्र कः प्रति गच्छति अहं प्रति गच्छामि सत्यं तादृश एकगमनमेव अत्रापि वदति अन्यथा अन्यत् किमपि न चिन्तयतु चित्रं बहु सम्यक् अस्ति ओ युद्धं तदा पलायनम् इति सर्वं सत्यं किन्तु जीवने यदा कार्येन सह अभिमुखं भवति यदा करणीयं भवति तस्मिन् क्षणे अस्मासु बहवः किं कुर्वन्ति ततः भिन्नकार्यं स्वीकरोति ततः भिन्नकार्यं स्वीकरोति ततः भिन्नकार्यं स्वीकरोति भगवान् वदति एतत् कर्मणः त्यागः कोऽपि न भवान् व्याख्यानं करोति कर्मणः त्यागः इति किल अर्जुनः तदेव वदति एतत् न आवश्यकं मम कर्मणः त्यागः न किन्तु कारणं किं सर्वाः वासनाः भवतः अन्तरङ्गे अस्ति एतत् सर्वं भवती एव अस्ति तत् न गतं तस्मात् तत् न गतम् इति कारणेन भवतः किं करणीयं भगवान् वदति भवतः स्वधर्मः एषः भवान् क्षत्रियः भवान् करोतु युद्धं युद्धं करोति चेत् किं भवति न्यूनातिन्यूनं भवतः वासनाः गच्छन्ति अवगतं भवतः अन्तरङ्गतः वासनाः गच्छन्ति तदा भवान् शुद्धः भवति पुनः वासनाः तत्र अवशिष्टाः न भवन्ति यदा वासनानां भवान् किं करोति वासनाः भवान् अधः अधः नोदयति नोदयति इत्युक्ते हा पुषिङ्ग् भवान् तत्र नोदनं करोति सम्पूर्णवासनाः भवान् नोदयति किं भवति ताः वासनाः तत्रैव भवन्ति तस्य उपरि पुनः पुनः वासनाः आगच्छन्ति इदानीम् अन्यवासनानां सृष्टिं कुर्वन् अस्ति सः किल विद्यमानवासनानां नाशः करणीयः तद् न करोति किं करोति सः नूतनवासनाः स्थापयन्ति नूतनवासनानां स्थापनकारणेन किञ्चित् कालानन्तरं भवान् भवतः व्यक्तित्वं विस्मरति भवान् कः इति भवान् नावगच्छति अस्माकं बहूनां कार्यं तदेव वयं न जानीमः अद्य वयं के इति कारणं किम् अस्माकम् उपरि पुनः पुनः पुनः बहु आच्छादकानि सन्ति आच्छादकम् इत्युक्ते कवरिङ्ग् बहु आच्छादकानि वयं स्थापितवन्तः अन्तरङ्गे अत्यन्तम् उत्तमं रग्नं रत्नमस्ति इति चिन्तयतु किन्तु रत्नस्य प्रकाशः अद्य बहिः न आगच्छति कारणं किम् बहुविध चित्रवेष्टि सन्ति उपरि उपरि चित्रवेष्टि इत्युक्ते वर्णयुक्त बहु बहु वस्त्राणि सन्ति वयं चिन्तयामः एतदेव अहम् एतदेव अहम् एतदेव अहम् इति चिन्तयामः चेत् भवान् एतत् प्राप्तुं न शक्नोति तस्मात् भगवान् वदति भवतः इदा यदा भवतः तादृश अवसरः मिलति तदानीं भवतः किं करणीयं भवतः स्वधर्मस्य पालनं करोतु भवान् भवान् तत् करोतु कथं करणीयम् इत्यपि वदति तत् करणेन भवान् एकवारं वा तद् प्रक्षालनं भवति ताः वासनाः गच्छन्ति न्यूनातिन्यूनं ताः वासनाः गच्छन्ति तदा भवान् भवान् कः इति द्रष्टुं शक्नोति इति तावत् एक उत्तमचिन्तनं तत्र अस्ति तदस्माभिः चिन्तनीयम् अन्यथा कथां पठित्वा अग्रे गच्छामः चेत् प्रयोजनं नास्ति तदर्थमेव अहम् उक्तवान् यदा वयं चिन्तयामः अस्माभिः किञ्चित् समयपर्यन्तम् उपविश्य अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् मम जीवनं कथं यदा कदापि यदा कदापि समयः मिलति कस्मिन्नपि स्वभावविषये चिन्तयतु उपविश्य ध्यानं जप योग सर्वम् अनन्तरं करोतु इत्युक्ते तत्सर्वं करणीयं चेत् किं जनाः सर्वे गत्वा ध्यानं कुर्वन्तु किल ध्यानं न करणीयम् इति अहं न वदामि एवं न चिन्तयतु किन्तु अष्टाङ्गयोगमध्ये कदा ध्यानं वदति അയമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ ധ്യാനം സമാധിതഃ പൂർവമേവ ധ്യാനമാഗച്ഛത് അത്ര ഇതാനും സർവേപി ധ്യാനം പാഠയന്തി എത്ര കുത്രാപി വയം പശ്യാമില്ല എത്ര കുത്രാപി ഗച്ഛാമഹ ധ്യാന പാഠനമേവ സർവത്ര ഉപവേഷ്ടും ന ശക്നോതി സഹ കഥം ധ്യാനം കരോതി ശരീരം ശരീരസ്യ ചലനം വിന ഏകകണ്ഠാം ഭവാൻ ഏവം ഉപവേഷ്ടും ശക്നോതി വാ തൻ മധ്യ കതിവാരം കണ്ടുയനം കരോതി കതിവാരം പൃഷ്ടത വേദന ഭവതി കതിവിധം വയം ഏവമേവ കുർമഹ അഥവാ ഏവമേവ കുർമഹ ശരീരം സമ്പൂർണ്ണ വയം കതിവാരം ചാലയാമ ഇല്ല യമകരണീയം നിയമ മനസഹ നിയന്ത്രണം ഇന്ദ്രിയാണാം നിയന്ത്രണം അനന്തരം ആസനം इत्युक्ते स्थिरं सुखमासनं स्थिरम् उपवेष्टव्यम् अनन्तरं प्राणानां नियन्त्रणं करणीयं प्राणायामम् एवं पदे पदे अग्रे गच्छति चेत् सम्यक् अहं किमर्थम् उक्तवान् तत्सर्वं भिन्नविषयः इदानीं ध्यानम् इत्युक्ते वयं चिन्तयामः ध्यानं कुर्मः इति कर्तुं न शक्नुमः तस्मादेव भगवान् वदति किमर्थम् एतादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयम् एतदर्थमेव ग्रन्थानाम् अध्ययनं करोतु भवान् भवतः मनोमण्डले अथवा भवतः मननक्षेत्रे भवान् चिन्तनं करोतु मम जीवनेन सह एतस्य कः सम्बन्धः कथं मम जीवनं कथं मम एतत् जन्म कथम् अभवत् वास्तविकतया अन्य कस्यापि सम्बन्धः न स्यात् तत्र तत्र पत्नी अपि न पुत्रः अपि न पुत्री अपि न कुटुम्बं न यदा कदापि अस्माकं समयः भवति जीवने कदापि चिन्तनीयं किल जीवने यदा कदापि एतदर्थमेव पलायनं न करणीयम् अथवा धावनं न करणीयम् एकनिमिषम् उपविश्य चिन्तनं तदर्थमेव शास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययनम् अस्माभिः उपविश्य चिन्तनं मम जीवनं कथम् अत्र वदति स्वधर्मः सः क्षत्रियः मम जीवनस्य कः सम्बन्धः अत्र तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मम जीवने अपि समानमेव अस्ति मम वासनाः मम किं मम जीवनम् अग्रे नयति बहुवारं वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थम् अहम् एवम् अस्मि कदाचित् वयमेव चिन्तयामः किल न चिन्तयति चेत् कदापि न भवति केचन जनाः किमपि न चिन्तयन्ति यदा वयं चिन्तयामः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थं मम जीवनम् एवम् अस्ति एवमस्ति इत्युक्ते कः अर्थः अद्य अहं कथमस्मि पश्यतु वयं बहूनि वाक्यानि वदामः किल बहुविध भिन्नभिन्नविषयेषु किन्तु स्वाभाविकतया आन्तम् अस्माकं मनसि कथं भवति लघु लघु विषयेषु अस्माकम् इच्छा भवति भवन्तः पञ्चषड् वर्षेभ्यः पूर्वं कथम् इदानीं का प्रगतिः अस्ति वयं चिन्तयामः अहं चिन्तितवान् यदा अहं युवकः आसम् तदानीम् अहं चिन्तितवान् यदा मम एक उद्योगः भवति मम जीवनस्य एका व्यवस्था भवति तदनन्तरम् अहं स्वस्थः भवामि अनन्तरं मम कापि चिन्ता नास्ति अहम् एतत् सर्वं सम्यक् चिन्तयितुं शक्नोमि किन्तु चिन्तयितुं शक्नोति वा न चिन्तय चिन्तयितुं न शक्नोति तदा किं बाल्यस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः कस्यापि एतादृश ब्रह्मविचारार्थ ब्रह्मविचारः इत्युक्ते स्वस्य चिन् एतत् जीवनस्य चिन्तनविषये सः अत्यन्तसरलरीत्या उक्तवान् किल बाल्यकालं चिन्तयतु जनरल् कथं कृतवान् तेषां क्रीडाविषये एव चिन्ता अन्य कापि चिन्ता नास्ति भिन्नभिन्नक्रीडाः तत्र सर्वत्र प्राब्लम् अपि तद् मातामहं न प्रेषयति पिता न न प्रेषयति अथवा भिन्नभिन्नकारणानि यदा बाल्यकालस्य समापनं भवति तरुणः भवति युवकः भवति भिन्नभिन्नकामविचारः तरुणीसक्तः सः एकपदे समापितवान् तदेव तस्य भिन्नभिन्न एतत् पश्यन्ति तदनन्तरं यदा वार्धक्यं भवति पुनः चिन्ता एव किल किं भवति किं कुर्मः आहत्य अनन्तरं चिन्तनमेव तस्मात् कथं सम्यक् वदति यदा कदापि अस्माकम् एतावान् वयः जातः इदानीम् अस्माकं कति वयः जातः बहु वयः अस्माकं सर्वेषां बहूनि वर्षाणि वयं जीवनं कृतवन्तः चिन्तयतु सत्यसन्ततया एकदिनं कदापि वयम् उपविश्य चिन्तितवन्तः वा यदा कदापि एकदिने वयम् उपविश्य मम जीवनं किं वस्तुतया अहं किं कुर्वन् अस्मि इति चिन्तनं करणीयं तदर्थमेव वदति पुनः पुनः भिन्नभिन्नरीत्या जनाः पृच्छन्ति किं किमर्थं पुनः पुनः समानविषयः एव अस्ति किल आत्मा आत्मा आत्मा स्थिरमस्ति शरीरं सर्वं गच्छति किमर्थं पुनः पुनः वदति भगवान् वदति कतिवारं वदति चेदपि कुर्वन्ति वा कतिवारम् एतस्मिन् विषये वदामः तदापि कुर्वन्ति वा न तस्मात् कुतः वयं तत् प्राप्तुं शक्नुमः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः अस्माकं जीवनेन सह तस्य सम्बन्धः कुतः भवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः अत्यन्तलघुसमयः पर्याप्तः तदपि वदति यदा बोधः भवति बुद्धः सिद्धार्थः बुद्धः जातः कति दिनानि अभवन् कति दिनेभ्यः कति दिनानि अपि न एकक्षणमेव एकक्षणे जीवने एकवारम् एकशवं दृष्टवान् किल तस्य जीवने वदति एकशवं दृष्टवान् सिद्धार्थः बुद्धः जातः वयं कति शवान् दृष्टवन्तः जीवने क वयं तत्र गत्वा प्रत्यागच्छामः यस्य कस्यापि मरणं यदा भवति वयमपि तत्र गच्छामः तथापि पुराण पुरा पुराणेषु एकः प्रयोगः अस्ति श्मशानवैराग्यः इति श्मशानवैराग्यम् इत्युक्ते यदा श्मशाने प्रविशामः तदा वयमपि चिन्तयामः किं पश्यतु जीवनं सर्वम् एकक्षणपर्यन्तमेव एष ह्यः पर्यन्तं कः आसीत् ततः बहिः पादं स्थापयति सर्वं समं तदेव श्मशानवैराग्यम् इति वदति एतेन प्रयोजनं नास्ति अस्माकं जीवनविषये अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनं करणीयम् अहम् अधिकं किमपि न वदामि ध्यानं वा तत्सर्वम् एकपार्श्वे स्थापयतु किन्तु मम जीवनं किमर्थम् इति एक यदा कदापि किञ्चित् समयम् उपविश्य चिन्तयतु अहं किं कुर्वन् अस्मि किमपि करोतु यत्किमपि करोतु यत् कार्यं करोति तदेव करोतु किन्तु एकवारम् अवगच्छतु अहं किं करोमि एतत् किम् इति एकवारम् अवगमनं भवेत् इति तद् तदर्थम् एतत् एतस्य श्लोकस्य उपयोगः करणीयः नो चेत् तस्य पठनेन प्रयोजनं न भवति पश्यामः वयं किमस्ति एतत् द्विविधं चिन्तयति इति उक्तवान् सः किल भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां चप्तुं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम् एकं तु अस्माकं पक्षे विद्यमानाः भवान् बहु सामान्यः इति चिन्तयन्ति बहु लघुत्वं चिन्तयति विरुद्धपक्षे
ये सन्ति ते भीत्या पलायनं कृतवान् इति चिन्तयति एतस्य आध्यात्मिकरीत्या अपि केचन अर्थं वदन्ति कथमित्युक्ते यदा वयम् अस्माकं साधनामार्गेण अग्रे गच्छामः अहं गतसप्ताहे किञ्चित् उक्तवान् इति चिन्तयामि एतत् शरीरमेव अस्माकं रथमस्ति एतत् शरीरं रथम् इव उपयुज्य वयं यदा अग्रे साधनामार्गेण अग्रे गच्छामः तस्मात् तस्मिन् सन्दर्भे भवतां शत्रवः के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादि शत्रवः सन्ति भवतः मित्राणि के भवतः उत्तमस्वभावः किल भवान् यदा भवतः अग्रे गमनं त्यजति अग्रे गमनम् इत्युक्ते साधनामार्गेण अग्रे गमनं भवान् यदा त्यजति ये महारथाः ते अपि महारथाः के कामक्रोधादि अपि महारथाः एव ते भवतः उपरि अतिशीघ्रं स्थानं प्राप्नुवन्ति किल वयं चिन्तयामः अहं किमपि एकव्रतं करोमि व्रतरूपेण एक किमपि कार्यं पालयामि इति चिन्तयतु सरलमस्ति वा किमपि व्रतम् अहं कोपस्य प्रकटनं न करोमि प्रकटनं न कोप कोपः एव मम न भवतु मम बहु कष्टं हा बहु तत् यत्किमपि भवान् स्वीकरोतु तदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कियत् कष्टमस्ति तत् स एकैक एकैकमहारथः अस्ति मम कोपः न इति चिन्तयामि तस्मिन् विषये मम बोधः यदा भवति तदानीमेव अहम् अवगच्छामि कतिविधकोपाः मम भवन्ति केचन कोपं न प्रकटयन्ति किन्तु किं भवति तेषां दुःखं प्रकटयति दुःखमपि कोपस्य एकः अन्यभागः एव कथं यत्र कोपस्य प्रकटनं न शक्यते तत्र कथं वयं प्रकटयामः दुःखेन प्रकटयामः बेलेन्स् गच्छति अस्माकं किल यत्किमपि कामः भवतु को कोपः भवतु अथवा किमपि लोभः भवतु इतः अग्रे गन्तव्यं चेत् तद् सरलं नास्ति तदेव वदति भवान् तद् रथं यदा अग्रे नयति भवान् महारथः अस्ति महारथः इत्युक्ते भवान् स्वयं भवतः एतत् शरीरं कृत्वा भवान् साधनामार्गेण भवान् यदा अग्रे गच्छति भवान् तत्र मास्तु इति चिन्तयति अवगच्छति तस्य कारणम् एतत् जीवनं चिन्तयतु अत्यन्तसरलरीत्या चिन्तयतु अहं प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय स्नानं कृत्वा अहं सन्ध्यावन्दनं कृत्वा सामान्य अस्माकं जीवने अहं जप करोमि इति चिन्तयतु एतदहम् ए एतस् एकमार्गेण अग्रे गच्छन् अस्मि मध्ये मध्ये एतद् एतेन मार्गेण अग्रे गन्तव्यं चेत् सरलं वा प्रतिदिनं भवान् एकघण्टा किमपि ततोपि सरलं स्वीकरोतु प्रतिदिनं सहस्रनामपारायणं करोमि इति अहं निश्चयं कृतवान् तत् प्रतिदिनं कर्तुं सरलं वा न भिन्नभिन्नकारणानि आगच्छन्ति एकस्मिन् दिने चतुर्विंशतिघण्टाः सन्ति सहस्रनामकथनार्थं कियान् समयः आवश्यकः केवलं विंशतिनिमेषाः किन्तु विंशतिनिमेषाः मम जीवने नास्ति अथवा भवान् विंशतिनिमेषार्थं भवान् उपविशतु तदानीं भवान् अवगन्तुं शक्नोति किं किं कियत् कष्टम् उपवेष्टुं किल किं किं कार्यम् आगच्छति तस्मिन् समये तदानीं करणीयमिति कति कार्याणि तस्मात् भगवान् अपि तत् अङ्गीकरोति तत् लघुविषयः न एकं कार्यं प्रतिदिनं तादृशं करणीयं तस्य नाम साधना इति अस्ति तत् सरलं न तत् यदा वयम् अग्रे कुर्मः अस्माकं मनसि मध्ये मध्ये इतः पलायनं कर्तुम् इच्छा भवति कुतः पलायनं कर्तुं कार्यतः यत् कार्यं भवान् स्वीकृतवान् एतत् कार्यं भवान् कथं स्वीकृतवान् किमपि इदानीं जीवने एतादृश एकं कार्यं करोमि न्यूनातिन्यूनं मन्दिरं गच्छामि प्रतिदिनं मन्दिरं गत्वा अहं दश प्रदक्षिणं करोमि अथवा अहम् एतत् गणेशस्य पुरतः एकविंशतिवारम् अहम् एतत् करोमि किं किन्तु न कर्तुं शक्नोति तद् कर्तुं शक्नोति न शक्नोति इति नास्ति किन्तु भवान् यदा तस्य पालनं करोति तदा एव भवान् तस्य कष्टम् अवगच्छति स्वीकरणसमये सङ्कल्पः दृढः एव आसीत् सङ्कल्पसमये यदा अहं स्वीकृतवान् तदानीं कापि मम संशयः एव नास्ति अन्यजनाः उक्तवन्तः केचन भवता कर्तुं न शक्यते भवान् श्रद्धया स्वीकरो न न न अहं करोमि भवान् किं चिन्तय कारणं ते तेषाम् अनुभवबलेन उक्तवन्तः तदापि न अहं करोमि एव एकविंशतिवारं करोमि इति अहं चिन्तितवान् तदानीम् अन्यजनाः उक्तवान् न न शक्यते भवान् एकादशवारं प्रथमं करोतु अनन्तरं क्रमशः वर्धयतु न न न एतत् सर्वं किं केवलं पञ्चनिमेषाणां कार्यम् अहं करोमि इति अहं निश्चयं करोमि किन्तु कर्तुं शक्यते वा कष्टमस्ति कर्तुं शक्यते किन्तु कष्टमस्ति खलु किन्तु अग्रे गमनसमये तदेव अर्जुनस्य अभवत् तदानीं तदानीं किं भविष्यति एतत् स्थगनं करोमि स्थगनं करोमि स्थगनं करोमि इति इच्छा भवति इत्युक्ते कार्यतः बहिर्गच्छामि इति इच्छा भवति भगवान् वदति भवान् आरब्धवान् भवान् कुर्वन्नस्ति करोतु तत् न्यूनातिन्यूनं भवतः अन्तरङ्गं शुद्धं भवति भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानवासनाः गच्छन्ति सत्यं तावान् लाभः अस्ति तस्य लाभः नास्ति इति न चिन्तयतु तस्य लाभः अस्ति अन्तरङ्गं शुद्धं भवति नो चेत् भवान् स्थगनं करोति इति चिन्तयतु तावदेव कार्यम् अन्य युद्धं सर्वं न चिन्तयतु यत्किमपि एवम् उत्तमकार्यम् अहम् अनुष्ठानं करोमि इति निश्चयं कृत्वा स्वीकृतवान् अहमेव स्वीकृतवान् कुर्वन्नस्मि अहं भवता करणीयमेव बहुवारं मम प्रेरणा आगच्छति एतत् न करोतु इति कथं कथं प्रेरणा आगच्छति अहं वक्तुमेव न शक्यं भिन्नभिन्नरीत्या कदाचित् पादवेदना भवति सत्यं कदाचित् निद्रा आगच्छति भिन्नभिन्नं ध्याने अपि वदति तस्य निद्रा आलस्यं जडत्वम् अथवा अन्यत्र चिन्ता गच्छति
भिन्नभिन्नकारणानि अथवा समयः एव नास्ति किल तस्मिन् समये बहूनि कार्याणि भवन्ति एतत् सर्वं भवति एतत् सर्वं किं प्रेरयति भवन्तं कार्यं त्यजतु इति प्रेरयति तदा भगवान् वदति न त्यजतु त्यजति चेत् किं भवति न त्यजति चेत् न्यूनातिन्यूनं भवतां मनसि शुद्धिः भवति न्यूनातिन्यूनं तस्मिन् समये भवान् अन्यकार्यं न करोति सत्यं किन्तु भवान् त्यजति इति चिन्तयतु वयं सर्वे त्यजामः तस्मात् अहं पुनः पुनः वदन्नस्मि वयमपि बहुवारम् आरम्भं कुर्मः बहुवारं त्यजामः त्यजति चेत् किं भवति त्यजति चेत् किं भवति त्यजति चेत् भवतः काम क्रोध लोभ मोह भवतः दुःस्वभावः तत्र भूषति आगत्य अवगतं हम्म। त्यजति चेत् तत्र किमपि न भवति इति नास्ति हम्म। अहम् एकसाधनां कुर्वन्नस्मि अहं भिन्नभिन्नकारणैः कारणानि किमपि भवन्तु अहं तां साधनां त्यजामि चेत् भवतः दुःस्वभावः भवति अधिकप्रमाणेन आगच्छति कारणं किं ते अपि महारथाः ते केपि सामान्याः न एक चान्स् द्रष्टुम् उपविशति किं भवतः काम भवतः क्रोध लोभ एतत् सर्वं अहं मम अद्य मौनव्रतमस्ति यत् सामान्य उदाहरणम् इतोपि अधः आगच्छामः चेत् मम अद्य मौनव्रतमस्ति मौनव्रतस्य पालनं सरलं वा कठिनमस्ति सम्यक् कर्तुं न शक्नुमः वयं चिन्तयामः किम् अस्ति कष्टं नित्यचैतन्ययति इति एकः स्वामीजी आसीत् केरलेषु सः एक एतत् लिखितवान् अष्टादशमासपर्यन्तं सः मौनं पालितवान् अष्टादशमासपर्यन्तम् अनन्तरं एकं पुस्तकं लिखितवान् सः तस्य अनुभवः किञ्चित् दिनानन्तरं सः वदति एकमासानन्तरं किं भवति इत्युक्ते अहं लोकतः एव गतवान् इति चिन्तनं भवति सम्भाषणं न कुर्मः इत्युक्ते मम सम्पूर्णं मम अहं लोके एव नास्मि इति एकः फीलिङ्ग् तद् तावत् भिन्नभिन्न अनुभवाः भवन्ति तत् सरलं न किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते वयम् एकदिनं मौनव्रतं पालयतु ओ न मया करणीयं करणीयं करणीयम् इच्छा आगच्छति वयं मौनव्रतं त्यजामः चेत् केन कारणेन त्यजामः अन्य केनापि सः कोपः भवति गृहे एतत् सर्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः किल वयं मौनव्रतं न त्यजामः चेत् न्यूनातिन्यूनं वयं किमपि न वदामः सत्यं वयं भिन्नभिन्नव्याख्यानानि कृत्वा मौनव्रतं त्यजामः चेत् किं भविष्यति द्वयोः मध्ये कलहः कारणं किं भवतः क्रोधः बहिरागच्छति तावत् वा भवति किल तस्मात् भगवान् वदति भवान् कर्म करोतु एतादृशकार्याणि भवान् प्राक्टीस् करोतु भवान् तत् त्यक्त्वा न गच्छतु इदानीं भवान् तस्य विषये बहु व्याख्यानं किमपि न करोतु इतोपि उत्तमं सन्यासमेव इति सर्वं न वदतु भवान् तत् करोतु भवान् लघुकार्यमेव कुर्वन्नस्ति प्रतिदिनं भवान् दीपज्वालनं कृत्वा दशनिमेषपर्यन्तं भवान् उच्चैः प्रार्थनां कुर्वन्नस्ति करोतु तद्वा करोतु भवान् गच्छति चेत् अधः अग्रे गच्छतु पृष्ठतः नागच्छतु अन्य अन्य कारणानि उक्त्वा भवान् पृष्ठतः पृष्ठतः न गच्छतु यदा भवान् पृष्ठतः गन्तुम् आरम्भं करोति तद् बहु पृष्ठतः गच्छति भवान् अन्ततो गत्वा कामे पतति अथवा लोभे पतति वयं लोकेपि पश्यामः किल जनाः अपि लोके जनाः अपि असमीचीनस्वभावं प्रति कथं गच्छन्ति एवमेव किल एकम् अन्त्य चिन्ता नास्ति स्वयमेव स्वस्य निष्ठा आसीत् एकः अस्ति इति चिन्तयतु मद्यं न पातव्यं मद्यम् एव इति नास्ति उदाहरणार्थं वदामि तावदेव एतद् न पातव्यम् इति निश्चयं न स्वीकरोमि इति व्रतरूपेण सः पालयन् अस्ति एकवारं दृशः एकवारं पिबति चेत् किमपि नास्ति
सत्यम् आरम्भं करोति अनन्तरं भिन्नभिन्न चान्स् सः पश्यति तदर्थं तदा तदा तदा तदा पिबति विशेषदिने पिबामः चेत् चिन्ता नास्ति किल तदा तादृश अनन्तरं स्वयं पानस्य आरम्भं करोति अनन्तरं पत्नी अपि पिबति चेत् चिन्ता नास्ति एवमस्ति अहम् इदानीं अत्रत्य संस्कारः कः कथम् एषः संस्कारः आगतः तदर्थं पृच्छामि एतावत् बृहत् राज्यमस्ति भारतं किल अशीतिकोटिः इदानीं शताधिककोटिजनाः सन्ति किन्तु तत्रत्य मम अवगमने नैन्टि फैव् पर्सेण्टेज् महिलाः अपि न पिबन्ति लोकं तु जीवति न शक्यते इति किमपि नास्ति ते जीवन्ति एव तासाम् एतादृश अहं कदापि तादृश एकः केस् अहं न श्रुतवान् बहु विरलं करोति चेदपि किन्तु अत्र कथम् अभवत् हा महिलाः अपि पातुं शक्नुवन्ति किमर्थं न जाने अन अन्ततो गत्वा किं पुत्रः पुत्री कुटुम्बं सकुटुम्बम् उपविश्य एतत् व्यवहारं करोति सत्यम् अन्ततो गत्वा किं तत् कुत्र गतं कुतः आरम्भः तस्मादेव वदति आरम्भं न करोतु तादृशविषयेषु उत्तमप्रवृत्ति आरम्भं करोतु उत्तमप्रवृत्ति यद् आरब्धं जीवने यदा कदापि उत्तमसन्दर्भे विचिन्त्य वयम् आरम्भं कृतवन्तः भगवान् वदति तद् न त्यजतु तत् त्यक्तुं पुनः पुनः प्रेरणा भवति शतं प्रेरणाः भवन्ति तत् त्यक्तुं किन्तु भवान् न त्यजतु त्यजति चेत् केवलं तदेव गतमिति भवान् न चिन्तयतु भवति सर्वविधदुःस्वभावाः आगत्य उपविशन्ति भागवते एक कथा अस्ति प्रह्लादस्य कथायां प्रह्लादस्य नाशं कथं करोति तस्य समीपतः एक शीलम् इति यदस्ति तद् भगवान् स्वीकरोति भिक्षारूपेण तद् स्वयं ददाति चेदेव तद् गच्छति तदेव कथायाः अन् अन्तः किम् अस्ति इत्युक्ते तदेव स्वयं ददाति चेदेव तद् गच्छति किन्तु सः स्वयं दत्तवान् एकवारं शीलः यदा गतः तस्य पृष्ठतः एकः एकः गुणः गच्छति सत्यं गच्छति अनन्तरं दया गच्छति अनन्तरम् एकमेकं कारणं किं सः वदति यत्र शीलः उत्तमशीलः अस्ति तत्रैव मया स्थातुं शक्यते अस्माकं जीवने तदेव वयम् एकवारम् एतत् स्थगयामः एकवारं वयम् अन्यमार्गेण गच्छामः एकवारं वयम् एतद् व्रतं मास्तु अथवा अहं सन्ध्यावन्दनं न करोमि किल वयं पश्यामः किल अद्य महामहासमाजाः कथं कथं जायमानः अस्ति अहं नाम न वदामि किमर्थं परम्परया गृहे किं किम् आसीत् तद् न करोति एतत् नावश्यकम् एतत् किमर्थं नावश्यकं सर्वं त्यक्त्वा त्यक्त्वा एतत् त्यजति चेत् किमपि नास्ति एतत् त्यजति चेत् किमपि नास्ति चिन्तितवन्तः किं मांसं खादति चेत् किम् किमपि नास्ति अनन्तरं किं गोमांसं खादति चेत् किं मांसं खादति चेत् सर्वे मांसं खादितुं शक्यते किल किञ्चित् कालानन्तरं चिन्तयति मनुष्यस्य मांसं खादति चेत् किं किं खादति किल अहं पाकिस्तान् मध्ये एकस्य एतद् वार्तां पठितवान् मनुष्यस्य मांसं खादति सः कथं कुत्रापि एकं होटेल् एतत् एकवा एक न्यूस् आसीत् मनुष्यस्य नखं इति मांसतः कथं विक्रयणं करणीयं यदि यदा चिन्तनं एतस्य मूलं कुत्र वयमेव खलु वयमेव खादितुं गच्छामः खलु अस्माकं मम इच्छायाः मम आग्रहस्य नियन्त्रणं नास्ति अहं किमर्थम् अन्यान् वदामि तस्मादेव भगवान् वदति लघु लघु विषयः भवतु इदानीं मांसखादनस्य मद्यपानस्य विषये न उक्तवान् तत् सर्वे चिन्तयन्ति इति कारणेन उक्तवान् तत्सर्वं न अस्माकं जीवने प्रतिदिनम् एतादृश शतशः किं वदामि स्वभावाः आगच्छन्ति वयम् आरम्भं कुर्मः त्यजामः आरम्भं कुर्मः त्यजामः एतद् नावश्यकं तद् नावश्यकम् एतद् नावश्यकं किं कार्यम् एतेन किं प्रयोजनम् एतद् कृत्वा किं प्राप्तवान् किन्तु भवान् तादृशं पृष्ठतः पृष्ठतः त्यक्त्वा त्यक्त्वा न गच्छतु इति भगवान् उक्तवान् एतदेव अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकं कृते प्रयोजनाय этот. посиду. А. श्लोकं एकवारं भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं महा बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् एकवारं मिलित्वा वदामः भयाद्रणादुपरतम् मन्यन्ते त्वां महारथाः च
भूत्वा यास्यसि लाघवम् पञ्चत्रिंशत् खलु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेषां नमस्कारः धन्यवादः